ສະບາຍດີ ກໍກັບມາພົບກັບ ໂຄດລາວພອດແຄສ ອີກຄັ້ງ ພວກເຮົາເດີນທາງມາຮອດ Episode ທີ 3 ກັນແລ້ວ ສຳລັບ EP ນີ້ ຄາມສະກີ ຊວນ ພານຸມາດ ດີສັດຖາ ຫຼື ຕົ້ນ ມານັ່ງລົມ ອັບເດດຊີວິດ ແລະ ການງານ ຕົ້ນຖືເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ກ ຳກັບຮູບເງົາຄື້ນລູກໃໝ່ເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນ ທີ່ຜ່ານມາ ຕົ້ນໄດ້ສວມໝວກຫຼາຍໃບ ເຮັດຫຼາຍບົດບາດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຜູ້ຊ່ອຍຜູ້ກຳກັບ ກຳກັບມິວສິກວິດີໂອ ຮູບເງົາ ລວມໄປເຖິງການເປັນນັກບາຣິສຕາ ເຈົ້າຂອງທຸລ ະກິດຮ້ານອາຫານ ແລະ ຫຼ້າສຸດໃນຖານະຊ່າງພາບ ທີ່ປຸກກະແສ Street Photography ຢູ່ໃນລາວ ພວກເຮົາໄປຮັບຟັງເສັ້ນທາງການເປັນຜູ້ກຳກັບ ແລະ ອີກຫຼາຍບົດບາດຂອງຕົ້ນ ຊາຍຜູ້ເຊິ່ງມີຄວາມກະຫາຍຢາກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ
ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ຕົ້ນເນາະ ພານຸມາດ ດີສັດຖາ ກະອາຊີບຫຼັກກະແມ່ນເປັນຜູ້ກຳກັບ ຢູ່ບໍລິສັດລາວນິວເວບ ຊີເນມາ ໂປຣດັກຊັນ ເນາະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງກະຄືເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານຕົ້ນມະລິເຄັກ ຢູ່ໂພນປາເປົ້າ ເຈົ້າ
ເຄ ຕອນນີ້ຕົ້ນກຳລັງຫຍຸ້ງຢູ່ກັບຫຍັງຢູ່ ອ່າ ຫຼັງ ຫຼັງຈາກທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບວຽກທາງສາຍໂປຣດັກຊັນເນາະ ມາດົນ ດົນໆ ປະມານສາມສີ່ປີ ກະອອກພັກວຽກໄປລ້ຽງລູກເນາະ ແລ້ວກະກັບມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເຮົາກະກັບມາ ທ້າຍປີເມື່ອກີ້ນີ້ ກະເລີ່ມຮັບວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ ກະກຳກັບ ເອີ ວິດີໂອອົງກອນນັ້ນ ວິດີໂອອົງກອນນີ້ MV ຄືພະຍາຍາມຫາວຽກເຮັດ ແລ້ວມັນກະ ໄດ້ວຽກມາຕະຫຼອດ ຈົນສຸດທ້າຍ ຕອນນີ້ກຳລັງຫຍຸ້ງກັບ ເອີ ໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ວ ຍໜຶ່ງ ໃຫ້ກັບ ເອີ ຊີຣີຂອງໝູ່ ກຳລັງ ກຳລັງຈ້າງໂປຣເຈັກກັນ ກະຊ່ວງເວລານີ້ກະ ກະເປັນ ເປັນເວລາທີ່ກຽມວຽກກັນຢູ່ ເພາະວ່າຊິຖ່າຍສິ້ນເດືອນນີ້ ຢາກໃຫ້ຍ້ອນກັບໄປຕອນໃຊ້ຊີວິດຢູ່ປະເທດໄທ ເປັນຈັ່ງໃດ ກະໄປໃຫຍ່ຢູ່ພຸ້ນເນາະ ໃຫຍ່ຢູ່ພຸ້ນໄປຈົນຮອດ ໄປຮຽນ ມີວັດທະນະທຳ ໝູ່ພວກກະຢູ່ພຸ້ນ ຢູ່ໜອງຄາຍ ແລ້ວກະອຸດອນ ກະຮຽນມັດທະຍົມຢູ່ອຸດອນເນາະ ສ່ວນຫຼາຍໝູ່ໃຫຍ່ກະຢູ່ອຸດອນກັນເບີດ ຮອດ ຮອດ ມ.5 ແລ້ວກ ະຄ່ອຍໄປແລກປ່ຽນຢູ່ອາເມລິກາ ກະວັດທະນະທຳຊ່ວງເປັນເດັກນ້ອຍ ມັນກະເລີຍຢູ່ ຢູ່ທາງຟາກພຸ້ນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ພໍໄປອາເມກາສີ່ປີ ກະໄດ້ຮັບວັດທະນະທຳຂອງອາເມກາມາຊ່ຳໃດຊ່ຳໜຶ່ງ ແລ້ວຄ່ອຍໄດ້ ກັບມາຮຽນຮູບເງົາຢູ່ບາງກອກອີກ ອີກ 4 ປີ ກະເພາະນັ້ນວັດທະນະທຳ ຫຼື ການໃຊ້ຊີວິດ ມັນກະປ່ຽນໄປ ໄປຫຼາຍແບບຄືກັນ ໂດຍສັບໄປສັບມາຢູ່ ມັນບໍ່ໄດ້ລຽງປານໃດ ສຸດທ້າຍແລ້ວຄ່ອຍໄດ້ກັບມາຢູ່ລາວເນາະ ຢາກຮູ້ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຄືເລືອກຮຽນສ້າງຮູບເງົາ ນະ ຕອນນັ້ນ ຊ່ວງ ຊ່ວງທີ່ໄປອາເມລິກາເນາະ ອ່າ ປີທຳອິດເປັນນັກຮຽນແລກປ່ຽນ ແລ້ວບາດນີ້ກັບມາ ແລ້ວກະວ່າຊິຮຽນຕໍ່ຢູ່ໄທ ແລ້ວກະບໍ່ໄດ້ຮຽນ ກະ ກັບໄປຮຽນຕໍ່ຢູ່ອາເມລິກາ ໄປຮຽນຕໍ່ ແລ້ວມັນກະຊິມີເງື່ອນໄຂແບບວ່າ ເຮົາ ເຮົາບໍ່ໄດ້ມີເງິນຫຼາຍເນາະ ເຮົາກະອາໄສແບບໄປຢູ່ນຳພີ່ນ້ອງກ່ອນ ອ່າ ເມືອງທີ່ພີ່ນ້ອງຢູ່ມີຫຍັງໃຫ້ຮຽນ ເຮົາກະຮຽນໄປກ່ອນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ອ່າ ລະຫວ່າງນັ້ນກະໄດ້ໄປເຂົ້າໂຮງຮຽນໜຶ່ງທີ່ກ່ຽວກັບຄອມພິວເຕີ ຕອນນັ້ນກະຮູ້ແລ້ວແຫຼະວ່າ ວ່າຕົວເອງຢາກຮຽນທາງດ້ານສິລະປະ ຫຼື ອີ່ຫຍັງຈັກຢ່າງ ແຕ່ວ່າໂຮງຮຽນສິລະປະກະຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈ ະໃຊ້ ໃຊ້ທຶນສູງ ເຮົາກະເລີຍຮຽນໂຮງຮຽນ ອ່າ ເປັນ Community College ຫຍັງແບບໃຫ້ມັນບໍ່ແພງຫຼາຍ ເພື່ອທີ່ເຮັດວຽກໄປນຳ ລະກະຮຽນໄປນຳ ກະຕັດສິນໃຈໄປຮຽນໂປແກມເມີ ສຸດທ້າຍລະກະຝືນບໍ່ໄດ້ ຝືນເຈົ້າຂອງບໍ່ໄດ້ ກະຈົບ 2 ປີ ຈົບ ຖ້າທຽບເທົ່າກະຊັ້ນກາງເນາະ ຈົບ ຈົບລະກະຕັດສິນໃຈປຶບທັນທີວ່າ ເຮົາຕ້ອງຮຽນ ຈັ່ງໃດກະຕ້ອງຮຽນຮູບເງົາ ເພາະວ່າກ່ອນ ກ່ອນທີ່ຊິຈົບ ມັນກະຊິມີໃຫ້ ໃຫ້ເລືອກຫ້ອງທີ່ ທີ່ມັນກ່ຽວກັບ ໃຫ້ເຮົ າເລືອກ ເລືອກຫຍັງກະໄດ້ໃນໂຮງຮຽນນັ້ນແຫຼະ ມັນ ມັນກະມີເປັນຫ້ອງກ່ຽວກັບການໃຊ້ຄອມພິວເຕີເພື່ອເຮັດສື່ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເອີ ກະມີຫ້ອງດຽວ ລະກະໄດ້ໄປມີໂອກາດຮຽນ ການນັ້ນເປັນການຕອກຢ້ຳວ່າ ເອີ ຈັ່ ງໃດເຮົາກະຕ້ອງອອກ ອອກຈາກຫັ້ນ ລະກະໄປຫາຮຽນ ຮຽນຮູບເງົາ ສຸດທ້າຍ ພໍອອກຈາກໂຮງຮຽນນັ້ນ ລະກະ apply ໄປອີກໂຮງຮຽນໜຶ່ງ ຢູ່ໃກ້ໆເມືອງນັ້ນແຫຼະ ອ່າ ເປັນໂຮງຮຽນ ເປັນໂຮງຮຽນສິລະປະ ແຕ່ວ່າ ກະສາຍຮູບເງົາ ຈົນຊິເຂົ້າລະຫັ້ນນະ ອ່າ ຕັດສິນໃຈຫຼາຍໆຢ່າງ ຈົນວ່າຊິໄດ້ຮຽນລະ ສຸດທ້າຍລະກະມາຄຳນວນເບິ່ງວ່າ ຖ້າເຮົາຮຽນໄປຕໍ່ ທາງບ້ານກະຊິໜັກໂພດ ເຮົາກະຊິໜັກໂພດ ຈັ່ງຊີ້ນະ ສຸດທ້າຍກະຊິມີ ແຜນ 2 ທີ່ແບບ ອ່າ ກັບມາຮຽນຢູ່ໄທຊະ ທຸກ ທຸກຄົນກະ ໜ້າຊິງ່າຍຂຶ້ນ ໃຊ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນ ວ່າຊັ້ນຊະ ອ່າ ລະກະໄດ້ໂອກາດດີທີ່ໄດ້ມາຮຽນຢູ່ໄທກັບຄືນ ຢູ່ຮູບເງົາ
ຢູ່ໂຮງຮຽນຫຍັງເກາະ ອ່າ ມະຫາໄລລັງສິດ ກໍຄືຫຼັງຈາກຮຽນຈົບແລ້ວ ກໍມີໂອກາດໄດ້ເຮັດຮູບເງົາຢູ່ປະເທດໄທ ແມ່ນ ພໍ ພໍຈົບຮູບເງົາຢູ່ໄທເນາະ ເປັນນິເທດສາດ ສາຂາຮູບເງົາ ກະໄດ້ໄປເຮັດສາຍງານໂ ຄສະນາກ່ອນ ກະເປັນຜູ້ຊ່ວຍ ເປັນໂຄສະນາ ເຊິ່ງ ເຊິ່ງມັນກະໃກ້ຄຽງກັບໂຕເຮົາຮຽນມາເນາະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໄດ້ປະມານເກືອບ 2 ປີພຸ້ນນະ ຈົນໄດ້ ໄດ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເປັນຜູ້ຊ່ວຍສາຍໂຄສະນາເພີ່ມຂຶ້ນມ າອີກ ລະກະພໍດີໄດ້ໂອກາດທີ່ມີໝູ່ລຸ້ນອ້າຍລຸ້ນເອື້ອຍທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂປເຈັກ ໂປເຈັກໜຶ່ງຈາກຄ້າຍໜັງຄ້າຍໃຫຍ່ມາ ກະເປັນໂປເຈັກເລື່ອງນ້ຳຕານແດງມາ ລະເຂົາເຈົ້າກະລວມກຸ່ມກັນ ເອື້ອຍກະເອີ້ນເຮົາ ໄປ ລອງໄປເປັນໜຶ່ງໃນ ເປັນຜູ້ກຳກັບໃນ ໃນໂປເຈັກນັ້ນ ກະຖືວ່າເປັນໂອກາດດີ ລະກະອອກຈາກວຽກ ລະກະເຮັດໜັງ ເປັນຈັ່ງໃດປະສົບການກຳກັບຮູບເງົາເລື່ອງທຳອິດ ແລະ ກະໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມງາ ນກັບທີມງານມືອາຊີບ ລະກະ ອ່າ ນັກສະແດງມືອາຊີບ ເນື່ອງຈາກວ່າເຮົາກຽມວຽກກັນດົນ ດົນຫຼາຍ ເປັນປີ ປີປາຍພຸ້ນນະ ກວ່າຊິໄດ້ຖ່າຍແທ້ໆນະ ມັນກະເລີຍ ຂັ້ນຕອນມັນກະເລີຍຄ່ອຍໆເຮັດ ຄ່ອຍໆຮຽນຮູ້ໄປ ນຳ ນະຕອນນັ້ນກະບໍ່ໄດ້ ກົດດັນຫຍັງຫຼາຍ ເພາະວ່າເຮົາເຈີໂປຣດິວເຊີດີແດ່ເນາະ ລະເພິ່ນກະໃຫ້ໂອກາດເຮົາແບບເຕັມທີ່ ເພິ່ນມີຫຍັງເພິ່ນກະຊ່ອຍເຕັມທີ່ ເພິ່ນກະເຫັນວ່າມັນເປັນໂປເຈັກທີ່ທົດລອງຫັ້ນ ແຫຼະເນາະ ທົດລອງຕະຫຼາດ ທົດລອງຫຼາຍໆຢ່າງ ເພິ່ນກະເລີຍ ພວກເຮົາກະໂຊກດີແດ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າ ເພິ່ນກະປ່ອຍໃຫ້ໃສ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ລະມັນກະເລີຍຄືເຮັດຕອນໜັງ ຕອນທີ່ເຮົາຮຽນຈົບຫັ້ນແ ຫຼະ ມັນກະດີກ່ອນທີ່ມັນມີຄົນຫຼາຍໆທີມທີ່ຊ່ວຍເຫຼືອ ໃຫ້ ໃຫ້ ໃຫ້ຄວາມສະດວກຫຼາຍກວ່າ ແຕ່ອາລົມມັນຄ້າຍໆກັນເລີຍ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຕ້ອງເອົາໂປຣເຈັກໃຫ້ຢູ່ ວ່າຊັ້ນຊະ ອາລົມດຽວກັນກັບຕອນເຮົາເ ຮັດທີສິດຄືກັນ ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາໂປຣເຈັກໃຫ້ມັນແລ້ວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ການເຮັດວຽກກັບທີມງານມືອາຊີບ ແລະ ການນັກສະແດງມືອາຊີບ ແລະ ເຮົາຕອນນັ້ນກໍຖືວ່າໃໝ່ຫັ້ນນະ ແລະ ເຮົາມີວິທີການຈັດການຈັ່ງໃດ?
ຄວາມຮູ້ສຶກຕອນນັ້ນ ມັນ ມັນ ດ້ວຍຄວາມທີ່ເຮົາລຶ້ງກັບວິທີເຮັດວຽກເນາະ ແບບ ອາ ຂັ້ນຕອນນີ້ເຮົາຄວນຕ້ອງເຮັດຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນບໍ່ມີຊ່ອງວ່າງລະຫວ່າງທີ່ແບບວ່າເຮົາຊິ ເພາະວ່າເຮົາ ເຮົາຄິດ ນະຕອນນັ້ນນະ ທຸກຄົນເຮັດຕາມໜ້າທີ່ເບີດ ບໍ່ວ່າຊິໃຜ ດາລາໃຫຍ່ສ່ຳໃດຫັ້ນນະ ມັນກະເລີຍລົດຄວາມກົດດັນໄປເບີດ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເຮົາໄປລົມໂປຣເຈັກກັບດາລາຜູ້ໃດຜູ້ນີ້ ຈັ່ງຊີ້ນະ ເຮົາຄ່ອຍເລືອກໄດ້ເດ ວ່າ ເຮົາມັກ ແລະ ເຮົາຄິດວ່າເຮົາເຮັດວຽກກັບຜູ້ນີ້ໄດ້ ມັນກະເລີຍບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ໄດ້ຍາກຫຍັງ ແລະ ແລະ ເຂົາເຈົ້າກໍຮູ້ໜ້າທີ່ເຂົາເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຫ້ກຽດເບີດທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຊິເປັນເຮົາຫັ້ນນະ ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ວ່າເຂົາເຈົ້າ ໃຫ້ກຽດຕຳແໜ່ງທຸກຕຳແໜ່ງທີ່ ທີ່ ມັນ ມັນມີ ມັນມີ ມັນມີໜ້າທີ່ຂອງມັນຢູ່ແຕ່ລະຕຳແໜ່ງ ແລະ ທຸກຄົນກໍໃຫ້ກຽດກັນ ມັນກໍເລີຍບໍ່ມີໃຜທີ່ແບບ ຕ້ອງມາຢ້ານກັນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່ານັ້ນແຫຼະ ມັນກໍຊິມີຄວາມໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢູ່ຫັ້ນນະ
ດ້ວຍເຫດຜົນໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ຕົວເອງຕັດສິນໃຈກັບຄືນມາລາວ?
ກໍພໍຈົບໂປຣເຈັກ ແລະ ກໍເບີດແນວທາງທີ່ຊິເຮັດໜັງຕໍ່ນະ ກໍເລີຍກັບມາ ກັບມາຢູ່ບ້ານ ແລະ ພໍດີມີຄອບຄົວນຳຊ່ວງນັ້ນ ອືມ ຢາກ ຢາກໃຊ້ຊີວິດແບບບໍ່ໃຫ້ມັນຫວືຫວາ ບໍ່ ບໍ່ວຸ່ນວາຍຫຼາຍໃນກຸງເທບ ຈັ່ງຊີ້ນະ ກະເລີຍ ກັບບ້ານມາຢູ່ນຳພໍ່ນຳແມ່ ເຮົາລູກຊາຍດຽວນຳ ລອງໆກັບມາຢູ່ວຽງຈັນເບິ່ງ ອືມ ຕອນນັ້ນ ຕອນຕັດສິນໃຈກັບຄືນມາລາວ ກະຕັ້ງໃຈວ່າຊິມາສືບຕໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນມາ ແມ່ນບໍ່?
ກະມີສອງແຜນແຫຼະ ເຮົາຊິຢູ່ ແລະ ຫາເງິນລ້ຽງຊີບກັນຈັ່ງໃດ ນັ້ນແຜນໜຶ່ງ ແຜນທີສອງ ກະພະຍາຍາມຫາໝູ່ໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ ຊອກຫານະ ວ່າໃຜເຮັດຮູບເງົາໃນວຽງຈັນແດ່ ຕ້ອງຊອກເລີຍ ມາປຸ໊ບ ສົມມຸດວ່າມີ ງານ ອີ່ຫຍັງທີ່ມັນກ່ຽວກັບຮູບເງົານີ້ ເຮົາຊິໄປຊອກທັນທີເລີຍ ອືມ ກະຈົນໄດ້ມາພົບອານິໄຊ ຂອງລາວນິວເວບນີ້ແຫຼະ ອືມ ຕອນນັ້ນກ່ອນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈກັບຄືນມາລາວ ເຮົາກໍໄດ້ສຶກສາ ຫຼື ຮູ້ກ່ຽວກັບວົງການຮູບເງົາ ລາວຢູ່ບໍ່?
ວົງການຮູບເງົາຫັ້ນ ບໍ່ຮູ້ປານໃດເນາະ ເພາະວ່າກ່ອນໜ້າທີ່ກັບມາຢູ່ເລີຍ ອັນ ໄດ້ມີໂອກາດໄປເຮັດວຽກຢູ່ກັບບໍລິສັດລາວອາດມີເດຍ ແຕ່ຕອນນັ້ນມັນຍັງບໍ່ໄດ້ມີໜັງເຮັດນະ ກະມີແຕ່ເຮັດ MV Music Video ແລະ ໄດ້ໄປຢູ່ໃ ນພາກສ່ວນຂອງອັນນ່າ ຕອນນັ້ນເຂົາເຈົ້າມີ ມີນັກຮ້ອງມີຫຍັງນະ ໄປຄອນເສີດໄປຫຍັງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ພໍ ພໍໃຫ້ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ອນ ເອີ ແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກວ່າຕອນນັ້ນຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ ຮູ້ສຶກວ່າມີໂອກາດເຮັດໜັງນະ ນະຕອນນັ້ນ ກ ະຈົນກວ່ານີ້ແຫຼະ ກັບມາອີກຮອບ ກ່ອນໜ້າທີ່ຊິກັບມາຢູ່ລາວ ຕັດສິນໃຈມາຢູ່ລາວນະ ມັນກະຊິມີເລື່ອງສະບາຍດີຫຼວງພະບາງ ເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້ານັ້ນຢູ່ແລະ ພໍໃຫ້ໄດ້ຮູ້ວ່າ ເອີ ມັນສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ລາວ ຈັ່ງຊີ້ນະ ຕ ອນນັ້ນກັບມາລາວ ວຽກທຳອິດທີ່ເຮັດກໍຄືເຮັດວຽກກັບລາວອາດມີເດຍ ແຕ່ກໍບໍ່ທັນໄດ້ຕັດສິນໃຈວ່າຊິມາຢູ່ລາວຖາວອນ ຍັງ ຍັງ ແຕ່ວ່າເປັນພຽງແຕ່ແບບເຮົາມີ ມີໂອກາດໄດ້ມາເຮັດລອງເບິ່ງຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ ຽກມັນກໍໄປແນວທາງອື່ນຂອງບໍລິສັດ ຕອນຍ້າຍມາຢູ່ລາວໃໝ່ໆ ຕອນນັ້ນປະສົບບັນຫາຫຍັງບໍ່ ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ອັນຍາກນັ້ນຄືໜ້າຊິສູ້ກັບຕົວເອງຫຼາຍກວ່າ ວ່າເຮົາຊິຢູ່ໄດ້ບໍ່ ເຮົາຊິເອົາຈັ່ງໃດ ກັບມັນດີ ເຮົາຢາກຢູ່ກັບມັນແທ້ໆບໍ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນັ້ນຄືສິ່ງທີ່ຍາກ ສ່ວນ ສ່ວນອື່ນມັນ ເຮົາມີຄອບຄົວຢູ່ນີ້ລະເດ້ ມັນກໍເລື້ອຍໆຂອງມັນລະ ມັນກໍບໍ່ໄດ້ມີຫຍັງກັງວົນວ່າເຮົາຕ້ອງຢູ່ໄດ້ບໍ່ໄດ້ເນາະ ເຮົາກໍຢູ່ໄປຕາມສະ ພາບ ຂອງເຮົາທີ່ ທີ່ໄດ້ກັບມາຢູ່ ລະກະພະຍາຍາມຫາໝູ່ຫັ້ນແຫຼະ ອັນທີ່ໂຊກດີກໍຄືໝູ່ ເຫັນໝູ່ໄວ ເຫັນໝູ່ທີ່ມີອຸດົມການດຽວ ເຮັດໜັງນຳກັນໄວ ກະ ກະເລີຍໂຊກດີຊື່ໆ ໂປເຈັກຮູບເງົາໃຫຍ່ທຳອິດທີ່ເຮັດຢູ່ລາວກໍຄືເ ລື່ອງຮັກອຳລຳ ແມ່ນ ຫຼັງ ຫຼັງຈາກໄດ້ມານີ້ແຫຼະ ມາຮ່ວມງານກັບລາວນິວເວບເນາະ ໜັງເລື່ອງປາຍທາງປຸບ ເອີ ກໍມີນາຍທຶນເພິ່ນສົນໃຈທັນທີວ່າ ເຫັນຈາກທີມລາວນິວເວບຫັ້ນແຫຼະວ່າສາມາດຄຸມ ຄຸມໄດ້ ເຂົ າເຈົ້າ ລາວກໍເລີຍໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດໂປເຈັກຂຶ້ນມາ ແມ່ນ ປະສົບການເຮັດຮູບເງົາເປັນຈັ່ງໃດ ແຕກຕ່າງກັນຈັ່ງໃດລະຫວ່າງການ ອາ ເຮັດຮູບເງົາຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ການເຮັດຮູບເງົາຢູ່ປະເທດລາວ ບໍ່ທ ຽບເປັນ ເປັນວ່າຝັ່ງໄທກັບຝັ່ງລາວຊະ ເຮົາວ່າທຽບເປັນໂປເຈັກ ອາ ໂປເຈັກນີ້ມັນແບບຮູບ ຮູບແບບນີ້ເນາະ ຮູບແບບຂອງຮັກອຳລຳນີ້ອາດຊິຄ້າຍໆກັບຕອນເຮົາເຮັດ Thesis ເນາະ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີຄ້າຍໃຫຍ່ໆມາຊັບ ພອດຫຍັງ ຫຼາຍໆຢ່າງເຮົາກໍຕ້ອງເລີ່ມຈາກຕົວເຮົາເອງ ຫາທີມງານເອງ ຂຽນບົດເອງ ທຸກຢ່າງຕ້ອງໃຊ້ພະລັງຫຼາຍເນາະ ໃນການ ໃນການຕຽມວຽກ ກໍເລີຍຮູ້ສຶກວ່າເປັນໂປເຈັກທີ່ແຕກຕ່າງກັບນ້ຳຕານ ແດງເນາະ ນ້ຳຕານແດງ ເຮົາ ເຮົາຍັງ ຮູ້ ມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າເຮົາສາມາດຢາກໄດ້ອັນນີ້ ກໍມີທາງໂປຣດິວເຊີຫາມາໃຫ້ ແຕ່ວ່າຖ້າເປັນໂປເຈັກແບບນີ້ ເຮົາສົມມຸດຢາກໄດ້ສະຖານທີ່ຕົວນີ້ ເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ໄປ ບາ ງເທື່ອເຮົາໄດ້ໄປພົວພັນເອງ ຫຼືໄດ້ໄປເຮັດຫຍັງເອງຫຼາຍໆຢ່າງ ແຕ່ວ່າກະຄວາມຮູ້ສຶກເຮັດວຽກກະຄືກັນ ຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຕ້ອງ ເອີ ໃສ່ພະລັງກັບມັນ ລະກະໃສ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕັ້ງແຕ່ຍ້າຍມາ ຢູ່ລາວ ລະກະມີໂອກາດໄດ້ສ້າງຮູບເງົາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນ ໄດ້ ໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ ໄດ້ເຫັນການປ່ຽນແປງຫຍັງແດ່ ຖ້າທຽບຈາກແຕ່ພຸ້ນມາຮອດຕອນນີ້ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນ ມັນບໍ່ເປັນເສັ້ນຕົງເນາະ ແຕ່ມັນກໍເ ປັນເສັ້ນຂຶ້ນຢູ່ ແຕ່ມັນຂຶ້ນແບບລຽບຫຼາຍຫັ້ນນະ ອົງສາແບບໜ້ອຍຫຼາຍ ເຊິ່ງມັນກໍເປັນຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ເຮົາວ່າ ເອີ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຊ້ເວລາຫຼາຍຄືກັນ ໃນ ໃນການສ້າງວັດທະນະທຳ ໃນການ ໃຫ້ຄົນໄປເ ບິ່ງຮູບເງົາໃນໂຮງ ໂດຍ ໂດຍສະເພາະທີ່ ເອີ ນາຍທຶນທີ່ຕ້ອງມີໂຮງເອງນຳເນາະ ຕອນນີ້ມັນກະຈາກພຸ້ນມາຮອດນີ້ມັນກະເລີ່ມພັດທະນາຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າມັນຍັງບໍ່ພໍສຳລັບ ສຳລັບ ອັນ ເມັດເງິນທີ່ເຮົາຊິມາໃຊ້ ໃຊ້ ສ້າງຮູບເງົາຫັ້ນນະ ມັນຍັງບໍ່ພໍຊື່ໆ ເຮົາກໍຕ້ອງໃຊ້ວິທີຖ້າເອົາຄືເກົ່າ ການເຮັດຮູບເງົາຢູ່ລາວ ຄິດວ່າອຸປະສັກຫຼັກໆມີຫຍັງແດ່ ອຸປະສັກຫຼັກໆເລີຍເນາະ ຖ້າເປັນໂປເຈັກ ເອົາໂປເຈັກໃດດີ ເຮົາຄິດວ່າໜັງສັ້ນ ຕົວຢ່າງບໍ ອັນ ເອີ ສົມມຸດວ່າເປັນໜັງທີ່ໄປສາຍໂຮງຊີ້ບໍ ຫຼື ຫຼືແບບໜັງສັ້ນຊື່ໆ ຄິດວ່າໃຫ້ເວົ້າທັງສອງຢ່າງເລີຍ ທັງຮູບເງົາສັ້ນ ແລະກະຮູບເງົາທີ່ເຮັດອອກມາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເອົາໄປສາຍຢູ່ໂຮງ ກໍເລີ່ມຈາກລຳດັ ບທີ່ເຮົາຢາກເຮັດຮູບເງົາເນາະ ແບບຮູບເງົາທີ່ບໍ່ໄດ້ເອົາໄປພົວພັນກັບໃຜ ຫຼືອີ່ຫຍັງທີ່ມັນບໍ່ຕ້ອງຫຍຸ້ງຍາກກັບຜູ້ອື່ນຕ້ອງມາກ່ຽວຂ້ອງ ຄືໜັງສັ້ນອີ່ຫຍັງຊີ້ ເຮົາວ່າຖ້າຄວາມຍາກກໍຄື ເຮົາ ເຮົາຊິເອົາ ເອົາເງິ ນມາແຕ່ໃສມາເຮັດ ເນາະ ຫາທຶນມາເຮັດ ຕໍ່ໃຫ້ເປັນໜັງສັ້ນໆ ມັນກະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເງິນ ກິນ ກິນເງິນຢູ່ຈັ່ງຊີ້ນະ ອັນນັ້ນຄື ຄືຄວາມຍາກທີ່ເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມຫາມາໃຫ້ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າເຮົາມີຄວາມຮູ້ແລ້ວ ເຮົາຢ າກເຮັດຮູບເງົາເຮັດເລີຍກະຊິໄດ້ ແຕ່ວ່າຫັ້ນແຫຼະ ແຕ່ວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວມັນກະຕິດອຸປະສັກຕົງນີ້ ສ່ວນອັນນ່າ ສົມມຸດໄດ້ມີໂອກາດເຮັດຮູບເງົາເພື່ອເອົາໄປສາຍໂຮງເນາະ ຮູບເງົາຍາວຊັ້ນສະ ສິ່ງ ສິ່ງທີ່ເປັ ນອຸປະສັກສຳລັບເຮົານີ້ ໜ້າ ໜ້າຊິເປັນເລື່ອງລະບົບເຊັນເຊີ ອັນນີ້ເປັນຫຼັກເລີຍ ແຕ່ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າເຮົາຊິໄປຝືນລະບົບເຊັນເຊີໃດ໋ ພຽງແຕ່ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການເອົາ ເອົາເລື່ອງ ມາເລົ່າຫັ້ນໜ້ອຍລົງຊື່ໆ ເຮົາເສຍປຽບ ລະບົບຂອງປະເທດອື່ນ ທີ່ບາງເທື່ອສົມມຸດວ່າຄົນທີ່ ຄືພວກເຮົາກຳລັງເຮັດ ພະຍາຍາມສ້າງມາດຕະຖານຂອງການເຮັດຮູບເງົາຫັ້ນນະ ໃຫ້ມັນທຽບເທົ່າກັບລະບົບສ າກົນຈັ່ງຊີ້ນະ ແຕ່ວ່າລະບົບສາກົນເຂົາ ເຂົາມີໂອກາດທີ່ເລົ່າເລື່ອງທີ່ມັນສາມາດຊັບພອດກັບການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກຳຮູບເງົາໄດ້ ແຕ່ເຮົາຍັງຕ້ອງມາວຸ່ນວາຍກັບອັນນ່າ ຍັງ ຍັງບໍ່ໄດ້ ຈັ່ງໃດລະ ຍັງ ມາກັງວົນ ກັງວົນ ແມ່ນ ແທນທີ່ເຮົາຊິ ອ່າ ສົມມຸດຢາກເລົ່າເລື່ອງຊີ້ ທີ່ມັນອາດຊິບໍ່ກະທົບຫຍັງຫຼາຍປານໃດ ແຕ່ມັນກະຍັງຖືກເຊັນເຊີຢູ່ຫັ້ນນະ ເອີ ມັນກະເລີຍຮູ້ສຶກວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາເຊັນເຊີ ແທນທີ່ເຮົາຊິໄດ້ ຄິດຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເລື່ອງ ຂອງ Structure ຂອງໜັງໃຫ້ມັນມີຄວາມສົມບູນຫຼາຍໆ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ມາເອົາພະລັງເຮົາມາຄິດວ່າເຮົາຊິເຊັນເຊີສາກນີ້ຈັ່ງໃດດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນກະອັນນັ້ນມັນຄືຄວາມ ຍາກ ອັນທີ 2 ກໍກັບມາເລື່ອງເງິນຫັ້ນແຫຼະ ວ່າສຸດທ້າຍແລ້ວເຮົາຊິຫາທຶນມາແຕ່ໃສ ແລ້ວກະອັນທີ່ມັນຍາກ ຫາທຶນຍັງບໍ່ພໍ ສົມມຸດວ່າເຮົາເປັນໂປເຈັກທີ່ຢາກເອົາສາຍໂຮງແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ຢາກໄດ້ກຳໄລ ເພື່ອເ ອົາກຳໄລມາສ້າງໜັງຕໍ່ຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນກະຍາກ ເພາະວ່າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ມີອຸດສາຫະກຳທີ່ໃຫຍ່ ເພາະວ່າເວລາເຮົາເຮັດຮູບເງົາເທື່ອໜຶ່ງ ມັນໃຊ້ທຶນຫຼາຍ ຫຼາຍກ່ອນເຮົາຊິໄດ້ກຳໄລນະ ຕອນນີ້ຊື່ໆ ບໍ່ວ່າຊິເປັນຮູ ບເງົາອີ່ຫຍັງ ໃນແງ່ຂອງຜູ້ຊົມຢູ່ລາວເຮົາເປັນຈັ່ງໃດ ເຮົາຄິດວ່າຄົນ ຄົນເບິ່ງນີ້ເລີ່ມຮັບຮູ້ວັດທະນະທຳນີ້ ເຮົາວ່າ ແລ້ວເຮົາກໍຕ້ອງຖ້າ ໃນຖານະເຮົາເປັນຜູ້ສ້າງ ເຮົາວ່າເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖ້າໃຫ້ຄົນຫຼາຍໆ ແບ ບເນາະ ຮູ້ຈັກວັດທະນະທຳນີ້ ແລ້ວກະມັກໃນວັດທະນະທຳການເບິ່ງຮູບເງົານີ້ນະ ໃຫ້ມັນຫຼາຍຂຶ້ນຊື່ໆ ຕອນນີ້ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຖ້າ ເພາະວ່າ ຄິດວ່າປະເທດອື່ນກໍ ກໍໃຊ້ເວລາປະມານນີ້ ໃຊ້ເວລາດົນໆຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ເ ພາະອັນນີ້ເຮົາກໍຫາກໍເລີ່ມ ວ່າເຮົາຫາກໍມີວັດທະນະທຳທີ່ແບບ ໄປຊື້ປັອບຄອນ ໄປນັ່ງເບິ່ງໜັງກັບໝູ່ກັບພວກຫັ້ນນະ ທີ່ຈິງ ມັນກະເປັນວັດທະນະທຳແຫຼະເປັນຫຼັກ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບວົງການຮູບເງົາຢູ່ລາວເ ຮົາ ກໍຄືເຮົາຟື້ນຕົວຂຶ້ນມາໃນໄລຍະທີ່ວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຫັນມາເສບສື່ ຫຼື ສິ່ງບັນເທີງ ຜ່ານທາງໜ້າຈໍໂທລະສັບມືຖື ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ກໍຈະໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການເສບສື່ທີ່ສະດວກສະບາຍ ເຂົາຈະບໍ່ຕິວ່າຕ້ອງໄດ້ ເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ໃນໜ້າຈໍໃຫຍ່ໆ ເຂົາຈະເນັ້ນຄວາມສະດວກສະບາຍ ອັນນັ້ນຄືວັດທະນະທຳທີ່ ທີ່ມັນມາ ທີ່ມັນເຂົ້າເຖິງຄົນໄດ້ງ່າຍເນາະ ແຕ່ວ່າວັດທະນະທຳຂອງຮູບເງົານີ້ ເຮົາເຊື່ອວ່າມັນ ມັນຢູ່ໄດ້ຂອງມັນ ເພາະວ່າມັນເປັນຄືຈັ່ງ ມັນຕ້ອງເປັນຄືຈັ່ງ ອາ ເຮົາໄປໃສ່ບາດນີ້ນະ ວັນ ວັນສິນ ວັນຫຍັງ ເຮົາໄປໃສ່ບາດ ວັດທະນະທຳການເບິ່ງຮູບເງົາຄືກັນ ຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ປະເທດອື່ນ ເຂົາກໍຈະຄິດຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ວັນສຸກເນາະ ໄ ປຫາໝູ່ພວກ ໄປພາກັນເບິ່ງໜັງ ໄປພົບປະຈັ່ງຊີ້ນະ ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ ມັນເປັນວັດທະນະທຳ ຖ້າເຮົາສ້າງວັດທະນະທຳຕົວນີ້ຂຶ້ນມາໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ ແລະກໍເຂົ້າເຖິງທຸກເພດທຸກໄວໄດ້ນີ້ ເຮົາເຊື່ອວ່າສິມີອຸດສາ ຫະກຳທີ່ ທີ່ດີຂຶ້ນ ໃນມຸມມອງຂອງຕົວເອງ ຄິດວ່າຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອສ້າງວັດທະນະທຳດັ່ງກ່າວ ກໍຄືຈະເຮັດແນວໃດໃຫ້ຄົນລາວເຂົ້າມາເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ໃນໂຮງຮູບເງົາຫຼາຍຂຶ້ນ ແມ່ນ ອັນນີ້ ອັນນີ້ ເອີ ເລື່ອງ ຍາກສຳລັບອັນນີ້ເນາະ ກະ ເຮົາຄິດວ່າມັນໜ້າສິຕ້ອງເຮັດວຽກກັບໂຮງນະ ໂຮງໜັງ ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ອາດສິມີໂປຣໂມຊັນຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກະເລືອກໜັງທີ່ມາສາຍຫຼາຍຂຶ້ນເນາະ ເພາະວ່າຕອນນີ້ໂມເດວຂອງໂຮງ ໜັງເຂົາເຈົ້າກະເປັນໂມເດວທີ່ຕ້ອງເປັນທຸລະກິດໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດນະ ຕອນນີ້ ບາງເທື່ອອາດສິດຶງໜັງອີ່ຫຍັງທີ່ມັນຕົງເປົ້າໝາຍທີ່ ທີ່ສິຢາກໃຫ້ດຶງ ດຶງຄົນທີ່ບໍ່ມາເບິ່ງຫັ້ນນະ ມາເບິ່ງໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຈັ່ງຊີ້ນະ ອາດສິຮ່ ວມມືກັນໃນອະນາຄົດລະຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະກະພວກ Filmmaker ເຮົາເອງນີ້ແຫຼະ ພະຍາຍາມໃຫ້ຄວາມຮູ້ຫຼາຍໆ ແລະກໍພະຍາຍາມແບບຈັດງານທີ່ມັນສ້າງສັນຫຼາຍໆຂຶ້ນມາ ເຮົາວ່າ ໃຫ້ຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າ ເອີ ວັດທະນະທຳນີ້ມັ ນຍັງມີຢູ່ ແລະກໍມັນຄວນເປັນໄປທິດທາງນີ້ແຫຼະຫັ້ນນະ ແຕ່ວ່າສິຍາກ ແຕ່ວ່າເປັນໄປໄດ້ ເປັນໄປໄດ້ ເຮົາວ່າ ເພາະວ່າທຸກຍຸກທຸກສະໄໝຂອງຕ່າງປະເທດເຂົາເຈົ້າກໍ ກະເລີ່ມຄືກັນ ເລີ່ມແລ້ວມັນກໍໃຊ້ເວລາ ຄືກັນ ເຮົາວ່າ ຄືໃນຖານະຜູ້ສ້າງ ເຮົາສິຄິດວ່າຈະສ້າງຮູບເງົາທີ່ດີອອກມາ ແລ້ວມັນສິພຽງພໍທີ່ຈະດຶງດູດຜູ້ເບິ່ງໃຫ້ເຂົ້າມາເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ໃນໂຮງ ມັນອາດຈະບໍ່ພຽງພໍແລ້ວ ທຸກມື້ນີ້ເຮົານອກຈາກວ່າຈະພະ ຍາຍາມສ້າງຜົນງານໃຫ້ດີແລ້ວ ເຮົາຍັງຕ້ອງຄິດເຖິງວິທີການວ່າເຮົາສິດຶງຜູ້ເບິ່ງໃຫ້ເຂົ້າມາເບິ່ງຮູບເງົາຢູ່ໃນໂຮງໄດ້ຈັ່ງໃດ ຄືສົມມຸດຕອນນີ້ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າວິທີການສ້າງໂປຣເຈັກ ໂປຣເຈັກໜຶ່ງນີ້ນະ ມັນ ເຮົາຕັ້ງຈຸດປະສົງໄວ້ເລີຍວ່າເຮົາສິເອົາຈຸດປະສົງໃດເນາະ ສົມມຸດວ່າ ເຮົາຢາກເຮັດຮູບເງົາຍາວເພື່ອໄປສາຍໂຮງ ແລະ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຈັ່ງຊີ້ນະ ເງື່ອນໄຂມັນກໍສິມີອີກເງື່ອນ ເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງ ກໍຄື ເຮົາເອົາສະຖິຕິຂອງການຂາຍປີ້ ເຮົາມາເບິ່ງວ່າມັນໄດ້ຊ່ຳນີ້ ຕໍ່ໃຫ້ໜັງດີຊ່ຳໃດ ໂຮງໜັງຮໍລີວູດຊ່ຳໃດກະຢ່າ ຫຼືໜັງລາວທີ່ເຄີຍໄດ້ເງິນຫຼາຍໆກະຢ່າ ມາເບິ່ງເລີຍ ມັນກະຊິມີຂໍ້ຈຳກັດຢູ່ ບໍ່ໄດ້ ບໍ່ໄດ້ກຳໄລທີ່ໄດ້ ນະ ມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ທໍ່ຕົ້ນທຶນທີ່ເຮົາຊິສ້າງນະ ເພາະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງລົດຕົ້ນທຶນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຖ້າຊິຢາກເຮັດຮູບເງົາເພື່ອເອົາໄປສາຍໂຮງແລ້ວໃຫ້ໄດ້ກຳໄລເນາະ ແຕ່ຖ້າຈຸດປະສົງເຮົາຢາກເຮັດຮູບເງົາເປັນ ໜັງທີ່ດີ ເພື່ອເອົາໄປສົ່ງເທດສະການໜັງອີ່ຫຍັງກະຢ່າ ອັນນີ້ບາງເທື່ອກະ ກະບໍ່ໄດ້ສົນວ່າມັນຊິໄດ້ກຳໄລຫຼືບໍ່ໄດ້ກຳໄລ ແຕ່ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາ ເຮົາຕ້ອງໄປຫາທຶນມາເພື່ອມາສ້າງ ໂດຍທີ່ໃຫ້ມັນດີທີ່ສຸດ ໃຫ້ມັນ ໄດ້ຄຸນນະພາບທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງກັບສາກົນຈັ່ງຊີ້ນະ ຫຼືບາງເທື່ອເຮົາພຽງແຕ່ ບາງເທື່ອເຮົາອາດຊິໄດ້ເງິນຈາກອົງກອນໜຶ່ງມາກ້ອນໜຶ່ງ ເພື່ອມາເຮັດຕອບສະໜອງກັບສິ່ງທີ່ອົງກອນນັ້ນຢາກຈະນຳ ສະເໜີຈັ່ງຊີ້ ເຮົາກະບໍ່ໄດ້ຫ່ວງຫຍັງຫຼາຍ ຄື ຄືຕອນນີ້ມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ຢູ່ ມັນ ມັນຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າໂປຣເຈັກນັ້ນມັນມີ ມີຈຸດປະສົງຈັ່ງໃດ ມັນກະເລີຍໃຫ້ ໃຫ້ເກີດ ເອີ ຮູບເງົາຫຼາຍໆແບບຂຶ້ນມານະຕອນນີ້ ແຕ່ຖ້າຊິໃຫ້ທຸກຄົ ນມາສ້າງຮູບເງົາໂດຍທີ່ໄປຫວັງຜົນກຳໄລຫັ້ນນ່ະ ເຮົາວ່າປີໜຶ່ງນີ້ໜ້າຊິມີໜ້ອຍເລື່ອງນະຕອນນີ້ ເອີ
ຖ້າມີລຸ້ນນ້ອງທີ່ສົນໃຈຢາກເປັນຜູ້ກຳກັບຮູບເງົາ ຊິແນະນຳເຂົາຈັ່ງໃດ ກະ ເຮົາຕ້ອງຄິດກ່ອນນະ ຕອນນີ້ເຮົາຕ້ອງຄິດວ່າຕົ້ນທຶນຂອງພວກເຮົານີ້ນະ ທີ່ ທີ່ຢູ່ວຽງຈັນຫຼືຢູ່ນີ້ ບໍ່ມີໂຮງຮຽນສອນເດີ້ ບໍ່ມີແມ້ກະທັ້ງຄ ອສຫຼືຄລາສສັ້ນໆທີ່ເອົາໄວ້ສອນເຮົານະ ເພາະນັ້ນເຮົາຕ້ອງ ຕ້ອງຮູ້ແຫຼະວ່າ 1 ເຮົາຕົ້ນທຶນບໍ່ຄື ບໍ່ຄືປະເທດເພື່ອນບ້ານຫຼືຫຍັງ ເຮົາ ເຮົາທຽບໃສ່ຈັ່ງຊັ້ນເລີຍ ເຮົາຕັດສິນໃຈເລີຍວ່າ ເອີ ບໍ່ຄືເຂົາ ແລ້ວເຮົາກະ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງ ຮຽນຮູ້ຈັ່ງໃດ ກະຄືຫ້າມຂ້າມນະ ຕ້ອງຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເຮົາເອງເນາະ ໂດຍ ໂດຍພື້ນຖານ ຂັ້ນພື້ນຖານທັງເບິດ ຍັງບໍ່ພໍກະຕ້ອງຫາ ຫາລຸ້ນອ້າຍຫຼືລຸ້ນເອື້ອຍຫຼືໃຜກະຢ່າ ທີ່ ທີ່ມາຄອ ນເຟີມໃຫ້ ໃຫ້ໄດ້ວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາຮຽນຮູ້ນີ້ມັນຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເຮົາວ່າໄປເທື່ອລະສະເຕັບ ໂດຍທີ່ຝຶກໄປນຳ ຝຶກເປັນຜູ້ກຳກັບໄປນຳຫັ້ນແຫຼະ ຕ້ອງໃຫ້ຮູ້ ແຕ່ ແຕ່ຫ້າມຂ້າມສະເຕັບເດັດຂາດ ກະມີນ້ອງໆຫຼາຍ ຄົນທີ່ສົນໃຈຢາກມາເອົາດີດ້ານການເປັນຜູ້ກຳກັບຮູບເງົາ ແຕ່ກະຍັງບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນສາມາດເປັນອາຊີບໄດ້ບໍ່ ບາງ ບາງຄົນ ເຮັດວຽກປະຈຳກະຍັງລັງເລຢູ່ວ່າຊິຕັດສິນໃຈອອກມາແລ້ວພະຍາຍາມເອົາດີ ດ້ານການສ້າງຮູບເງົາ ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ທຽບ ທຽບງ່າຍໆເລີຍນະ ຕອນນີ້ຄື ຄືນີ້ແຫຼະ ຈິງມັນເກີດຂຶ້ນກັບບໍລິສັດລາວນິວເວັບນີ້ ພໍມີໂອກາດໄດ້ຮັບວຽກຫັ້ນນະ ຄືຈັ່ງເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮັບວຽກຊີ້ ກະມີວຽກເຂົ້າມາ ແລ້ວກະໄດ້ຮັບ ມີວຽກເຂົ້າມາແລ້ວກະໄດ້ຮັບ ບາງເທື່ອມີວຽກມາແລ້ວບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ມີໃຜສາມາດເຮັດໄດ້ ອັນນີ້ຄື ອັນນີ້ຄືຂໍ້ທີ່ເຮົາຂາດບາງເທື່ອເນາະ ຮູ້ຢູ່ວ່າບໍລິສັດເຮົາມີ ສົມມຸດວ່າມີຢູ່ 9 ຄົນຈັ່ງຊີ້ ກະຫຼາຍໆຄົນກ ະຫຍຸ້ງກັບ ກັບວຽກຂອງເຈົ້າຂອງອີກວຽກໜຶ່ງເນາະ ມັນບອກຫຍັງ ມັນບອກວ່າເຮົາກະຍັງຂາດບຸກຄະລາກອນຢູ່ໃດ໋ຫັ້ນນະ ບາງເທື່ອຫັ້ນນະ ເພາະສະນັ້ນນ່ະ ເຮົາຄິດວ່າຖ້າເຮົາໄລ່ຂັ້ນຕອນຂອງການຮຽນ ຮູ້ສະເຕັບໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຮົາເກັ່ງພໍທີ່ເຮົາຊິຮັບວຽກໄດ້ຫັ້ນນະ ເຮົາວ່າຈັ່ງໃດກະລອດ ໃນສາຍວຽກໃດກໍຢ່ານະ ຕອນນີ້ ດ້ວຍການພັດທະນາຂອງຫຼາຍໆດ້ານເນາະ ມັນກໍ ກໍມີຮູບແບບຫຼາຍໆດ້ານທີ່ເຮົາໄດ້ ເຮັດວຽກຫັ້ນນະ ເຮົາອາດຊິບໍ່ຕ້ອງເຮັດໃນສາຍກຳກັບຢ່າງດຽວ ອາດຊິເກັ່ງທາງດ້ານອື່ນ ເຮົາກະໄປເຮັດໃນດ້ານອື່ນນຳ ກໍຕ້ອງເກັ່ງພໍທີ່ຜູ້ອື່ນສາມາດຈ້າງໄດ້ເນາະ ແມ່ນໆ ສຳຄັນໂຕເຮົາເອງນະ ເຮົາ ເຮົາໄດ້ຍິນມາ ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ຍິນວ່າ ເຮົາຊິໂທດ ບໍ່ມີວຽກ ບໍ່ມີຫຍັງ ໂດຍທີ່ ເຮົາບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໂຕເຮົາເອງວ່າ ເຮົາ ເຮົາຢູ່ໃສ ແລ້ວເຮົາສາມາດຮັບ ຮັບວຽກໄດ້ບໍ່ຫັ້ນນະ ນະຕອນນີ້ ໂອເຄ ບາດນີ້ ເຮົາຊິມາເວົ້າເຖິ ງຄວາມສົນໃຈໃໝ່ຂອງໂຕເອງເນາະ ນັ້ນກໍຄື Street Photography ມັນມາໄດ້ຈັ່ງໃດ ມັນກໍມາຊ່ວງທີ່ ເອີ 2 ປີກາຍນີ້ ວ່າຊັ້ນຊະ ຊ່ວງທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດຮູບເງົາ ບໍ່ໄດ້ຮັບວຽກຫຍັງເລີຍ ກໍລ້ຽງລູກໄປແຕ່ລະມື້ເນາະ ສຸດທ້າຍແລ້ວມັ ນກະຕ້ອງການສື່ສານ ຫຼືຕ້ອງການໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນຂອງເຈົ້າຂອງທີ່ມີຫັ້ນນະ ກໍພໍດີໄປຄົ້ນພົບແນວທາງຂອງວິທີການຖ່າຍຮູບທີ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Street Photography ໃນ ໃນຍຸກປັດຈຸບັນນີ້ແຫຼະ Street Photography ແມ່ນຫຍັງ ມັນ ມັນມີກົດງ່າຍໆຂ ອງມັນເນາະ ຕອນພື້ນຖານຂອງມັນຄື ອ່າ 1 ຄື ເປັນຮູບທີ່ຕ້ອງຖ່າຍຢູ່ໃສກໍໄດ້ ທີ່ຕ້ອງເປັນທີ່ສາທາລະນະເນາະ ອັນທີ 2 ແມ່ນ ອ່າ ຫ້າມຈັດສາກ ຫ້າມຍັບ ຫ້າມຍ້າຍ ຫ້າມ ຫ້າມບອກ ຫ້າມໃຫ້ຍັບຈັ່ງຊີ້ບໍ່ໄດ້ ອ້າຍໆ ຂໍອ ຽງບໍ່ໄດ້ ອັນນັ້ນຄືກົດ ກົດທີ 2 ກົດທີ 3 ນີ້ ຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຍາກແດ່ ຫຼືຮູບທີ່ດີບໍ່ດີ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບໂຕທີ 3 ແຫຼະ ຄືເຮົາຕ້ອງໃສ່ຄວາມຄິດສ້າງສັນເຂົ້າໄປຫຼາຍໆໃນຮູບເຮົາ ຈັ່ງຊີ້ນະ ໂຕ ໂຕຄວາມຄິດສ້າງສັນນີ້ເປັນໂຕຍາກ ເປັນໂຕທີ່ລະບຸໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮູບທີ່ດີເປັນ ເປັນຈັ່ງໃດ ມັນກໍມາຈາກໂຕນີ້ແຫຼະ ຄື ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າພໍຮູ້ພື້ນຖານມັນລະ ເຂົາເຈົ້າອາດຊິເອົາທາງພື້ນຖານທາງດ້ານສິລະປະມາໃສ່ ໃຫ້ມັນເປັນຮູບສິລະປະຫຼາຍຂຶ້ນ ຈັ່ງຊີ້ນະ ບາງຄົນກໍພະຍາຍາມສ້າງຮູບໃຫ້ມັນເປັນ ອ່າ ຈາກຮູບຄວາມໝາຍປົກກະຕິ ແບບ ຖ່າຍແບບເຫັນຫຍັງ ຖ່າຍ ແຕ່ບາງຄົນກໍອາດຊິຫາມຸມທີ່ມັນ ເອີ ຈາກອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ ເປັນອີກຄວາມໝາຍໜຶ່ງ ຈັ່ງຊີ້ນ ະ
ຫຼັງຈາກຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ໂຕເອງສົນໃຈ ມີການຝຶກຝົນຕົນເອງຈັ່ງໃດ ກໍເພາະ ເພາະໂດຍ ໂດຍນິໄສສ່ວນໂຕແລ້ວ ຄືເຮົາບອກແຫຼະ ຄືເຮົາບອກນ້ອງໆວ່າ ຕ້ອງຮຽນພື້ນຖານມັນໃຫ້ເຕັມທີ່ທີ່ສຸດກ່ອນ ເຮົາກໍຕ້ອງຍ ອມໄປນັ່ງຮຽນກັບພວກທີ່ເລີ່ມໃໝ່ຄືກັນ ໂດຍການທີ່ໄປເຂົ້າຮ່ວມເວີກຊັອບ ຮຽນພື້ນຖານວ່າ ການຖ່າຍຮູບສະຕຣີດ ມັນມີ ຕ້ອງມີຫຼັກການຫຍັງແດ່ ຕ້ອງເຮັດແບບໃດແດ່ ກະ ກະໄປຮຽນ ກະພະຍາຍາມໄປຮຽນ ກະຄືຫາເວີກຊັອບທີ່ມັນຂ້ອນຂ້າງທີ່ເປັນພື້ນຖານ ເປັນ basic ທີ່ສຸດ ວ່າຊັ້ນຊະ ກະພໍດີຊ່ວງນັ້ນທາງ ປະເທດໄທເນາະ ເຂົາເຈົ້າກຳລັງຕື່ນໂຕກັບກັບການຖ່າຍຮູບແບບສະຕຣີດວ່າຊັ້ນ ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍມີເວີກຊັອບ ເກີດຂຶ້ນຫຼາຍ ເຮົາກໍເລີຍໄດ້ເຂົ້າໄປເຂົ້າຮ່ວມກັບເຂົາເຈົ້າ Street Photography ຖືວ່າເປັນເລື່ອງໃໝ່ບໍ່ສຳລັບຄົນລາວເຮົາ ໜ້າຈະໃໝ່ເດ້ ເອີ ຄົນໄທກໍຫາກໍເລີ່ມ ອ່າ ໝາຍເຖິງວ່າເລີ່ມທີ່ທີ່ແບບ ຫຼາຍໆເນາະ ຄົນຮູ້ຫຼາຍໆ ກໍໜ້າ ຊິ 4-5 ປີນີ້ລະເນາະ ແຕ່ວ່າ ຢູ່ນີ້ໜ້າຊິໃໝ່ເລີຍນະ ຍັງໜ້ອຍຫຼາຍ ເອີ ເພາະເຮົາກະມີແຕ່ເຮົາທີ່ພໍໄດ້ຮຽນຮູ້ໄປລະດັບໜຶ່ງ ແລ້ວກະໄດ້ ເອີ ເຫັນນ້ອງນຸ່ງທີ່ທີ່ພໍຊິມາເປັນໝູ່ໃນການຖ່າຍໄດ້ ກະເອີ້ນຊວນກັນມາເຂົ້າກຸ່ ມ ແລ້ວກະເລີ່ມຫັດກັນ ແລ້ວກະເລີ່ມມີຄົນຫຼາຍຂຶ້ນໜ້ອຍ ບໍ່ແມ່ນຫຼາຍຂຶ້ນ ມີມີກຸ່ມນ້ອຍກຸ່ມໜຶ່ງວ່າຊັ້ນຊະ ທີ່ທີ່ທີ່ພາກັນຢາກຢາກຖ່າຍຮູບແບບນີ້ ທີ່ຈິງຫຼາຍຄົນກໍຖ່າຍຮູບແບບນີ້ແຫຼະ ແຕ່ແຕ່ຍັງບໍ່ຮູ້ຫຼັກການມັນຊື່ໆ ເພ າະວ່າທີ່ຈິງມັນກໍອອກມາຈາກຕົວເຮົາເອງນີ້ແຫຼະ ກໍເລີຍຕັ້ງກຸ່ມຂຶ້ນມາເອີ້ນວ່າ ວຽງຈັນ Street Photography ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ໜ້າຊິປະມານ 30 ນີ້ຕິ ໜ້ອຍໆ ໜ້ອຍ ເພາະວ່າກໍບໍ່ຄ່ອຍມີໃຜຢາກເຂົ້າ ເພາະວ່ າບໍ່ມີໃຜຮູ້ຫຼາຍຫັ້ນນະ ເພາະເຮົາເປີດເປັນ ເອີ ເປີດເປັນ ຫາກໍເປີດເປັນ Public ບໍ່ດົນນີ້ເນາະ ແລ້ວກະ ເຮົານີ້ຊິໃຊ້ວິທີແບບຊວນ ຊວນຄົນມາ ພໍເຫັນໃຜມີແວວຈັ່ງຊີ້ນະ ກະຊວນເຂົ້າມາກຸ່ມຫຼາຍກວ່າ ແລ້ວທຸກຄົນກ ະໄປຕໍ່ແດ່ ບາງຄົນກະບໍ່ໄປຕໍ່ແດ່ ກະ ກະຢູ່ໃນກຸ່ມ ກະຮຽນຮູ້ໄປນຳກັນ ອືມ ແລ້ວກິດຈະກຳຂອງກຸ່ມທີ່ຜ່ານມາເຮັດຫຍັງແດ່ ເອີ ຊ່ວງທຳອິດຫັ້ນນະ ແມ່ນພາກັນຍ່າງ ຍ່າງຖ່າຍຮູບຈັ່ງຊີ້ລະ ຫຼັງໆມາກະເລີ່ມເລີ່ມມີ ວິທີການໃຊ້ກ້ອງຟິມຫຼາຍຂຶ້ນ ຄື ຄືພະຍາຍາມ ຕອນນີ້ພະຍາຍາມບໍ່ ບໍ່ຈຳກັດໃນ ໃນ ໃນການຖ່າຍຮູບວ່າຊັ້ນຊະ ຄືໃຜມັກຖ່າຍຮູບກະເຂົ້າມາຢູ່ໃນກຸ່ມນີ້ ເພື່ອ ເພື່ອທີ່ເຮົາ ເຮົາ ເຮົາຊິ ບາງຄົນເຂົາເຈົ້າມັກຖ່າຍຮູ ບຊື່ໆ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າສາຍໃດ ຈັ່ງໃດ ຈັ່ງໃດນະ ຢ່າງ ຢ່າງໜ້ອຍກະໃຜມັກຖ່າຍຮູບແລ້ວກະມາຢູ່ກ່ອນ ແລ້ວກະແນະນຳວ່າ ເອີ ອັນນີ້ມັນມີສາຍນີ້ເດີ ສາຍສະຕຣີດ ສາຍພອດເທຣດ ສາຍແລນສະເຄບ ຫຍັງກະວ່ າກັນໄປ ຈັ່ງຊີ້ນະ ພະຍາຍາມໃຫ້ມັນຫຼາກຫຼາຍ ເພາະວ່າການຝຶກຝົນແຕ່ລະສາຍທາງມັນ ມັນຂ້ອນຂ້າງຍາກ ແລ້ວຂ້ອນຂ້າງໃຊ້ເວລາ ແລ້ວກະເດັກນ້ອຍເຮົາຂ້ອນຂ້າງທີ່ຈະຍັງ ສ່ວນຫຼາຍຊະ ສ່ວນຫຼາຍຍັງບໍ່ ມີຄວາມອົດທົນຫຼາຍທີ່ຈະມາສຶກສາອັນໃດອັນໜຶ່ງຫັ້ນນະ ຂະເຈົ້າມັກ ຍັງຍັງຍັງຢູ່ໃນຊ່ວງທີ່ສຶກສາໄປຫຼາຍໆຢ່າງ ສຳລັບຕົວເອງ Street Photography ສະເໜ່ຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ ຕອນທີ່ຝຶກທຳອິດ ຕອນທີ່ຝຶກຫຼັກການມັນນັ້ນຄື ມັນ ມ່ວນຕົງທີ່ມັນຕ້ອງຈົບໃນຊັອດນັ້ນເລີຍນະ ແລ້ວກະເຮົາບໍ່ ບໍ່ມັກເຮັດ Photoshop ນຳ ບໍ່ ແທບຊິບໍ່ຢາກເຮັດ ບໍ່ ບໍ່ເກັ່ງວ່າຊັ້ນຊະ ກໍເລີຍບໍ່ມັກ ກະສະຕຣີດນີ້ກໍຕອບໂຈດທີ່ແບບ ກະປັ້ນກັນຊັອດຕໍ່ຊັອດເລີຍ ໃຫ້ມັນຈົບພາຍໃນຊັ ອດ ຫັ້ນນະ ພໍຜ່ານຂັ້ນຝຶກມາໃນໄລຍະໜຶ່ງເນາະ ມັນ ມັນກະຊິມີຄວາມໃຫ້ເຮົາສຶກສາທາງດ້ານສິລະປະຂອງການຖ່າຍຮູບຕໍ່ໄປອີກ ມັນກະເປັນພື້ນຖານຂອງ ຂອງການ ເອີ ເຮັດຮູບທີ່ມັນມີຄວາມເປັນສິລະປະ ຫຼາຍຂຶ້ນອີກຫັ້ນນະ ມັນ ມັນສອນເຮົາໂຕນີ້ ການທີ່ເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຍ່າງເລາະຖ່າຍຮູບ ເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງທີ່ເຮົາບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນບໍ່ ຫຼືເຮົາໄດ້ເຫັນມຸມມອງຫຍັງໃໝ່ໆບໍ່ ເພາະວ່າທີ່ຜ່ານມາເຮົາກະອາດ ຈະໃຊ້ຊີວິດ ອ່າ ປົກກະຕິ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ສັງເກດ ແລະ ການທີ່ວ່າເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຍ່າງ ເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງທີ່ແຕກຕ່າງບໍ່ ຫຼືວ່າ ອ່າ ມຸມມອງເຮົາປ່ຽນໄປບໍ່ ມັນ ມັນຈັ່ງຊີ້ ເຮົາວ່າ ຄືອັນທີ່ເຮົາຍ່າງຫັ້ນນະ ມັນເປັນເມື ອງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ເລີຍເດ້ ຕົງທີ່ເຮົາຍ່າງ ອ່າ ເຮົາກໍຍ່າງຊ້ຳຕະຫຼອດເດ້ ຕອນຊ່ວງຝຶກຫັ້ນນະ ບໍ່ຄ່ອຍ ມັນບໍ່ຄ່ອຍມີໝ່ອງຍ່າງຢູ່ແລ້ວເນາະ ໃນວຽງຈັນ ແຕ່ຖາມວ່າມັນເປັນ ມັນໄດ້ມຸມມອງໃໝ່ບໍ່ ມັນ ມັນອາດສິເປັ ນ ເອີ ເຫດຜົນຮອງລົງມາ ເຮົາວ່າເຫດຜົນຫຼັກຂອງສະຕຣີດກໍຄື ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນ ນະຕອນນັ້ນຫັ້ນນະ ມັນມ່ວນຕົງນີ້ ມັນແບບ ອ່າ ທາງເກົ່ານີ້ແຫຼະ ທີ່ເຮົາຍ່າງເປັນ 5 ເທື່ອ 6 ເທື່ອ ອີ່ຫຍັງກະຢ່າ ເຮົ າສິໄດ້ຮູບໃໝ່ຕະຫຼອດ ບາງເທື່ອໝ່ອງເກົ່ານີ້ແຫຼະ ແຕ່ຊີນມັນປ່ຽນ ເຮົາກໍໃຊ້ຄວາມຄຶດສ້າງສັນແບບຕອນນັ້ນເລີຍຫັ້ນນະ ມັນ ມັນ ມັນ ອັນນັ້ນຄືຈຸດປະສົງຫຼັກ ຄື ອ່າ ເຮົາ ເຮົາໄດ້ຝຶກການໃຊ້ຄວາມຄຶດສ້າງສັນ ອັນ ນັ້ນຄືສະເໜ່ຂອງສະຕຣີດ ມັນກະເລີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາ ເວລາອອກຍ່າງນີ້ ມັນກະເລີຍມ່ວນໄປຕະຫຼອດ ເພາະວ່າເຮົາໄດ້ ໄດ້ຮູບໃໝ່ຕະຫຼອດເດ້ ຫັ້ນນະ ເຮົາມີເປົ້າໝາຍຫຍັງບໍ່ ສຳລັບ ອ່າ Street Photography ວ່າເຮົາສິເຮັດຫຍັງ ກັບມັນ ຫຼືເຮົາຢາກໃຫ້ມັນໄປເຖິງໃສ ນະຕອນນີ້ເນາະ ຖ່າຍຮູບ ການຖ່າຍຮູບນີ້ ມັນ ມັນມາເລິກເຖິງກາຍການຝຶກຂອງສະຕຣີດມາລະ ມັນອາດສິໄປເຂົ້າຂັ້ນຫຍັງ ເຮົາບໍ່ແນ່ໃຈລະຕອນນີ້ ແຕ່ວ່າມັນ ມັນມາເຂົ້ າຂັ້ນຕົງ ນະຕອນນີ້ ເຮົາຖ່າຍຫຍັງແບບ ບາງເທື່ອກໍໃຊ້ພື້ນຖານຂອງສະຕຣີດ ບາງເທື່ອກໍໃຊ້ພື້ນຖານຂອງ Portrait ຄືຕອນນີ້ ການຖ່າຍຮູບຂອງເຮົານີ້ປ່ຽນ ປ່ຽນໄປຕອນຈາກຝຶກສະຕຣີດລະ ມັນຂ້ອນຂ້າງໄດ້ພື້ນຖາ ນຂອງມັນມາລະ ອັນສິ່ງທີ່ທ້າຍທາຍຕໍ່ໄປຄື ເຮົາສິເຮັດຮູບຈັ່ງໃດໃຫ້ມັນອອກມາຈາກຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ເປັນໂຕເຮົາຫຼາຍທີ່ສຸດ ລະກະເປັນຄວາມເປັນເຮົາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ອັນນີ້ຄືຄວາມຍາກຂອງມັ ນ ນະຕອນນີ້ ເພາະວ່າໂດຍພື້ນຖານຂອງການເຮັດຮູບ ຮູບສິລະປະ ໂດຍການຖ່າຍຮູບແລ້ວນະ ເຮົາ ເຮົາຕ້ອງ ເຂົາເອີ້ນ ມັນຕ້ອງມີລາຍເຊັນຂອງເຮົາຫັ້ນນະ ບໍ່ວ່າ ບໍ່ວ່າສິທາງ ທາງດ້ານໃດກໍຢ່າເນາະ ໃນ ໃ ນການເຮັດສິນລະປະ ອັນນີ້ຄືຄວາມຍາກ ລະກໍຍັງຫາໄປເລື້ອຍໆ ໂດຍການຝຶກ ຝຶກຖ່າຍ ຝຶກຮຽນຮູ້ ຈັ່ງຊີ້ແຫຼະ ຄື ຄືອະນາຄົດນີ້ນະ ກໍສິມີໄປຮຽນຫຼັກການຂອງ Portrait ຈັ່ງຊີ້ຫັ້ນນະ ຄື ຄືເຮົາພະຍາຍາມຫາຄວາມຮູ້ຂອງ ຂອງສາຍອື່ນນຳ ຕໍ່ໄປ ເຮົາອາດຈະມີເປົ້າໝາຍວ່າ ເຮົາຢາກໃຫ້ຜົນງານຂອງເຮົານີ້ນະ ອ່າ ໄປຢູ່ບ່ອນຫັ້ນບ່ອນນີ້ ເຮົາ ເຮົາມີແນວຄິດແບບນັ້ນບໍ່ ແນ່ນອນ ມີ ມີແນ່ນອນ ເພາະ ເພາະເຮົາໄດ້ເຮັດງານສິນລະປ ະລະ ຄື ຄືຈັ່ງເຮົາເຮັດຮູບເງົານີ້ແຫຼະ ເຮົາກະຍັງຢາກແບບ ເອີ ເອົາໄປໂຮງ ເອົາໄປໂຮງຍັງບໍ່ພໍ ຢາກໄປ ໄປໄດ້ລາງວັນຢູ່ເທດສະການຫຍັງຈັກຢ່າງເນາະ ສາຍເຮັດຖ່າຍຮູບຄືກັນ ກໍຢາກໃຫ້ມັນໄປຢູ່ໃນ Gallery ໃດ Gallery ໜຶ່ງຄືກັນເນາະ ທີ່ ທີ່ມັນມີຄວາມໝາຍກັບທາງດ້ານສິນລະປະອີ່ຫຼີນະ ລະກະຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍ ໄດ້ເປັນການຍອມຮັບຂອງ ຂອງຊ່າງພາບນຳກັນ ວ່າຊັ້ນຊະ ໃນອະນາຄົດ ທັງສາຍໃດກະຢ່າເນາະ ເພາະວ່າ ຂອງບ້ານເຮົາມັນກະຍັງມີໜ້ອຍ ທີ່ເປັນສາຍສະຕຣີດ ແລ້ວກະຍັງເປັນສາຍອີ່ຫຍັງກະຢ່າ ທີ່ມັນໄປຢູ່ໃນແກເລີຣີໃຫຍ່ໆ ຫຼືຫຍັງກະຢ່າເນາະ ກະຍັງມີຄວາມຝັນວ່າຢາກໃຫ້ມັນໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ 2-3 ປີຜ່ານມາ ສັງເ ກດເຫັນວ່າ ເລີ່ມມີຄົນຫັນໄປໃຊ້ຟິມເພື່ອຖ່າຍພາບ ເຫດຜົນຍ້ອນຫຍັງ? ມັນເທຣນມັນກັບມາເດ້ເນາະ ມັນກໍເປັນຂໍ້ດີທີ່ ທີ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມໄດ້ ໄດ້ກັບມາໄດ້ໃຊ້ຟິມໃນຍຸກ ຄືຈັ່ງຍຸກທີ່ເຮົາບໍ່ມີດີຈິຕອນເດ້ ຕອນນັ້ນເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ມັນ ກໍຕ້ອງໃຊ້ມັນເນາະ ແຕ່ຕອນນີ້ກໍເປັນທາງເລືອ ກຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ ເອີ ໄດ້ລອງມາຈັບເບິ່ງ ແລ້ວກະໄດ້ຮູບແບບ ເຫັນແບບອີກສະໄຕລ໌ໜຶ່ງ ເຫັນການ process ອີກແບບໜຶ່ງນະ ມັນ ມັນກະ ມັນກະເປັນສິ່ງທີ່ດີເນາະ ບໍ່ວ່າມັນຊິເປັນ trend ຫຼືມັນເປັນຫຍັງ ສຳລັບເຮົາເປັນເລື່ ອງທີ່ດີ ທີ່ຢ່າງໜ້ອຍທຸກຄົນໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ ໄດ້ຮ່ວມກັນໃນການນີ້ແຫຼະ ເອົາມັນກັບມາ ແລ້ວກະໄດ້ໃຊ້ນຳກັນຊີ້ນະ ແລ້ວສະເໜ່ຂອງຟິມແມ່ນຫຍັງ? ເພາະວ່າ ອາ ຂັ້ນຕອນໃນການຖ່າຍ ແລ້ວກະໃນການເອົາໄປລ້າງນະ ຂ້ອນຂ້າງຈະ ຈະຫຍຸ້ງຍາກ ແລ້ວກະໃຊ້ເວລາ ແລ້ວກະບໍ່ແນ່ໃຈວ່າເລື່ອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍມັນຊິຖືກຊິແພງຈັ່ງໃດ ກ່ອນໜ້ານີ້ເນາະ ຕອນເຮົາ ໃຊ້ຟິມໃໝ່ໆ ເຮົາ ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນ ອັນນ່າ ມັນກະມີຄວາມເປັນຟິມຫັ້ນແຫຼະເນາະ ເຊິ່ງ ເຊິ່ງບາງເທື່ອດີຈິຕອນກະເອົາມາເຮັດ ເຮັດຄືມັນບໍ່ໄດ້ ມັນມີບາງຢ່າງ ແຕ່ວ່າ ນະຕອນນັ້ນຄິດເນາະ ເອີ ແຕ່ການພັດທະ ນາການຖ່າຍຮູບຂອງເຮົາເອງ ມັນພັດທະນາມາເລື້ອຍໆເດ້ ເພາະສະນັ້ນຕົ້ນທາງກໍຄືເຮົາໃຊ້ກ້ອງຫຍັງເນາະ ມັນເປັນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືນະ ຄືເຮົາແຕ້ມຮູບຄືກັນ ມັນກໍສີໃດ ພູ່ກັນໃດ ເຈ້ຍໃດ ມັນກໍເປັນແຕ່ເ ຄື່ອງມືຊື່ໆນະ ແຕ່ສິ່ງສຳຄັນຄືສິ່ງທີ່ເຮົາເອົາອອກມາ ນີ້ ຕອນນີ້ຄືສິ່ງສຳຄັນ ຄືຕອນນີ້ເຮົາໃຊ້ມືຖືຖ່າຍຊີ້ນະ ມັນໄປຮອດຈົນແບບ ເອີ ນີ້ແຫຼະ ເຮົາຢາກເວົ້າທໍ່ນີ້ ເຮົາຢາກໃຊ້ໂຕນີ້ຊີ້ນະ ແລ້ວກໍສິ່ງສຳຄັນກໍຄື ມັນ ມັນ ເປັນ ຄືເປັນເຄື່ອງມືໜຶ່ງວ່າຊັ້ນຊະ ຊື່ໆ ກັບມາເລື່ອງຮູບເງົາອີກເນາະ ຄືຮັກອ່ຳລ່ຳກໍເຮັດມາໄດ້ 8 9 ປີແລ້ວ ປັດຈຸບັນ ຫຼືວ່າຕໍ່ໜ້າ ເຮົາມີແຜນເຮັດໂປຣເຈັກໃຫຍ່ໆອີກບໍ່? ໃນໃຈຕອນນີ້ ອ່າ ເລີ່ມຂຽນເນາະ ເລີ່ມຂຽນ ທີ່ຈິງຂຽນມາ ມາຫຼາຍ ເລີ່ມ ເລີ່ມຂຽນມາຫຼາຍບົດແລ້ວແຫຼະ ແຕ່ມັນກໍປັບປ່ຽນໄປຕາມສະພາບບົດ ແຕ່ວ່າໂປຣເຈັກລ່າສຸດນີ້ ຢາກ ຢາກເຮັດອີ່ຫຼີເນາະ ເອີ ກະຫວັງ ວ່າຊິໄດ້ເຮັດທ້າຍປີເນາະ ກະກຽມແບບຈິງຈັງເນາະ ເພາະວ່າໜ້າຊິເຖິງເວລາມັນແລ້ວແຫຼະ ເພາະບໍ່ໄດ້ເຮັດມາດົນລະ ແລ້ວກະເລື່ອງໂອກາດນຳ ມີໂອກາດໄດ້ເຮັດກະຊິລອງເຮັດເບິ່ງ ຄືເລື່ອງຮັກອ່ຳ ລ່ຳກະເປັນແນວຄວາມຮັກຕະຫຼົກເນາະ Romantic Comedy ແລ້ວໂຕໃໝ່ທີ່ມີແຜນທີ່ຈະເຮັດນີ້ຊິອອກໄປໃນແນວໃດ? ໂຕໃໝ່ນີ້ ຢາກເຮັດຫຍັງທີ່ມັນ ມັນຄ່ອນຂ້າງທີ່ຈະໃຫ້ແຮງບັນດານໃຈຫຼາຍໆຫັ້ນນະ ແບບ ຍັງ ຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນຊິໄປທິດທາງຕະຫຼົກຫຼາຍຊ່ຳໃດ ແຕ່ຢາກ ຢາກ ຢາກໃຫ້ມັນເປັນໜັງທີ່ເບິ່ງງ່າຍຫັ້ນແຫຼະ ແລະກະໃຫ້ມັ ນຈັບຕ້ອງຄວາມໝາຍຫຍັງບາງຢ່າງ ຢ່າງເລິກເຊິ່ງອີ່ຫຼີຫັ້ນນະ ໄວ ແລະ ປະສົບການ ມີສ່ວນບໍ່ກັບເລື່ອງທີ່ເຮົາຢາກເລົ່າ ມີ ມີສ່ວນຫຼາຍໆເລີຍ ມີ ມີສ່ວນຫຼາຍໆ ເພາະ ເພາະເຮົາຢາກເຮັດໜັງແບບໃຫ້ໄດ້ສ່ວນ ຄົນສ່ວນຫຼາຍໄດ້ເບິ່ງ ຫຼືວ່າເຂົ້າໃຈຫຼາຍທີ່ສຸດເນາະ ໂດຍທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຮູບເງົາ ຕອນນີ້ມີແຜນຄື ຊິພະຍາຍາມຫາຄົນມາຮ່ວມຂຽນບົດສອງສາມຄົນ ຫຼືອີ່ຫຍັງກະດາຍທີ່ມັນເໝາະກັບເລື່ອງນີ້ຫັ້ນ ນະ ຄືອາດຊິໃຊ້ວິທີນັ້ນ ເພື່ອຢາກໃຫ້ມັນ ເປັນໜັງທີ່ມີມິຕິ ແລະກະມີຄວາມໝາຍກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເລົ່າອີ່ຫຼີ ຂອບໃຈທີ່ຮັບຟັງໂຄດລາວພອດແຄສ ແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ EP ຕໍ່ໄປຄົນທີ່ໂຄດລາວຈະແມ່ນໃຜນັ້ນ ຝາກຕິດຕາ ມແດ່ເດີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ຄຳສະກີ ສະບາຍດີ